اي ماڻهؤ! پاڻ تي الله جون نعمتون ياد ڪريو، الله کان سواء ڪو بڻائيندڙ آهي ڇا؟ جو آسمان ۽ زمين مان اوهان کي روزي ڏئي ٿو، ان الله کان سواء ڪو عبادت جو لائق ناهي، پوء ڪيڏانهن ڦيرايا ويندا آهيو؟